ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ກ່ຽວກັບຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຫຼືວ່າຄົນອົດສະເຕຣລຽນທີ່ໄປຫາເອົາຄວາມປະສົບການໃນດ້ານວຽກເຮັດງານທຳຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ແມ່ນວ່າມີຄວາມສຳເລັດຫຼືບໍ່ໃນການ ຈະໄດ້ວຽກເຮັດງານທຳໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ Yes No ວ່າໄປ ຄືວ່າການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ອັນໜຶ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າ ຄົນໃນປະເທດນີ້ທີ່ໄປຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດເພື່ອເຮັດວຽກເຮັດການ ບາດວ່າກັບຄືນມາຍັງປະ ເທດອົດສະເຕຣເລຍແລ້ວ ມີຄວາມຍາກຊາທີ່ຈະໄດ້ວຽກເຮັດງານທຳ ຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍທີ່ຊ່ຽວຊານຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນທີ່ໄດ້ກະທຳເຊັ່ນນັ້ນ ເວົ້າວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຖືກມອງຂ້າມໄປໂດຍນາຍຈ້ າງ ກະທັ່ງທີ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສາມາດມາກມາຍໃນບົດບາດຕ່າງໆກໍຕາມ ຈາກແຕ່ກຸງນິວຢອກ ແລະ ກຸງລອນດອນ ແລະ ຈາກທຸກມຸມແຈຂອງໂລກນີ້ ຄົນອົດສະເຕຣລຽນເຖິງຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນຢູ່ໃ ນຕ່າງປະເທດເພື່ອເຮັດວຽກເຮັດການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ອັນໜຶ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າ ບໍລິສັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ບໍ່ຄ່ອຍຈະຈ້າງພວກດັ່ງກ່າວ ໄປເ ຮັດວຽກເຮັດການ ການຄົ້ນຄວ້ານັ້ນມີຂຶ້ນຢູ່ໃນໜັງສືລາຍງານໃໝ່ອັນໜຶ່ງຂອງເວັບໄຊການເຮັດວຽກເຮັດງານ ຄື Indeed ແລະ Advance ທີ່ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ເພື່ອຊົດຊ່ວຍຄົນອົດສະເຕຣລຽ ນທີ່ໄປຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ແລະ ເຮັດວຽກເຮັດການ Jay Munro ຜູ້ນຳຂອງ

ເມື່ອກັບມາຍັງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍແລ້ວ ຊອກວຽກຊອກການງ່າຍບໍ່ ໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງຄົນທີ່ກັບມາບໍ່ເຖິງຂັ້ນທີ່ຈະຖືກສຳພາດເອົາວຽກເຮັດງານທຳຊ້ຳ ກະທັ່ງທີ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກແບບດຽ ວກັນນັ້ນຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດກໍຕາມ Catherine O'Regan ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ 3 ປີ ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທີ່ບໍ່ຫາເອົາກຳໄລໃດໆ ກ່ອນທີ່ຍານາງກັບກາຍເປັນ CEO

ຂອງຄົນອົດສະເຕຣລຽນທີ່ໄປຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ມີບັນຫາໃນການຫາວຽກເຮັດງານທຳໃນປະເທດດອນໃຫຍ່ຈິງໂຈ້ ສອງສ່ວນສາມເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຄິດຈະກັບຄືນໄປຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດອີກ 83 ເປີເຊັ ນຂອງຜູ້ທີ່ຫາເອົາຄົນເຮັດວຽກເຮັດການໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບການສະເໜີຄົນອົດສະເຕຣລຽນທີ່ຫາກໍກັບຄືນມາຍັງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ສຳລັບໜ້ າທີ່ວຽກງານຕ່າງ

ຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນາຍຈ້າງທັງຫຼາຍ ຈົ່ງພິຈາລະນາເບິ່ງຜົນໄດ້ຜົນດີຂອງການຈ້າງຄົນອົດສະຕຣາລຽນ ທີ່ເຄີຍໄປຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດໄປເຮັດວຽກເຮັດການໃຫ້ ເດັກນ້ອຍລາວເຮົາຫຼາຍຄົນໄປເຮັດວຽກເຮັ ດການຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ໃນສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ແລະໃນໄທກໍມີ ເຊິ່ງວ່າໃນກໍລະນີໜຶ່ງ ຍິງນາງໜຶ່ງໄປເຮັດວຽກເຮັດການ ເປັນຄູອາສາສະໝັກສອນພາສາອັງກິດຢູ່ໃນພື້ນແຜ່ນດິ ນລາວ ແຕ່ພໍ່ແມ່ ຮຽກເອົາຜູ້ກ່ຽວກັບຄືນ ເພາະເຫັນວ່າຢູ່ໃນລາວບໍ່ມີອະນາຄົດສຳລັບລູກຂອງຕົນນັ້ນ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ